ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນເປັນຮອບສອງໃນລັດວິກຕໍເຣຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີໄດ້ແບບໃດກັນ ການສືບສວນໄຕ່ຕາມ ຄື Inquiry ມອງເບິ່ງຄວາຣັນຕີນຄົນໄວ້ຢູ່ໃນໂຮງແຮມທີ່ມີຄວາມລົ້ມເຫຼວ ຮຽນຮູ້ວ່າ 99 ເ ປີເຊັນຂອງກໍລະນີໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກຕໍເຣຍຂອງປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນເກີດມາຈາກໂຮງແຮມຕ່າງໆ ຄືຄວາຣັນຕີນຕ່າງໆໃນໂຮງແຮມ ຄວາຣັນຕີນແມ່ນການແຍກຕົນແຍກໂຕຄົນໄວ້ ເພື່ອເຝົ້າລະວັງເບິ່ງວ່າເປັ ນພະຍາດທີ່ຕ້ອງຖືກປາບປາມຫຼືບໍ່ ທີ່ສຳລັບໂຄວິດ-19 ແລ້ວແມ່ນໃຊ້ເວລາເຝົ້າລະວັງເບິ່ງ 14 ມື້ເປັນຢ່າງຕ່ຳ ແລະ Inquiry ແມ່ນການສຶກສາຕາມເບິ່ງອັນໃດອັນໜຶ່ງ ໃນເວລານີ້ຈຳນວນຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົ ດສະເຕຣເລຍທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຮອບ 2 ຄ່ອຍໆຮ່ວຍລົງແດ່ແລ້ວ ດຣ. Charles Alpren ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານພິດໄພ ຂອງແມ່ພະຍາດທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຊີ້ແຈງຕໍ່ Inquiry ນັ້ນວ່າ 90 ເປີເຊັນຂອງກໍລະນີທີ່ ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກຕໍເຣຍແມ່ນຖືກກວດໄຕ່ຕາມໄປຮອດໄປເຖິງສີ່ຄົນຂອງຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ຖືກນຳໄປກັກຕົວໄວ້ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ Rydges ຂອງນະຄອນເ ມລເບີນໃນເດືອນ 5 ສາກົນຂອງປີນີ້ 2020 ແລະ ພາຍຫຼັງວັນທີ 18 ເດືອນ 6 ສາກົນ ປີ 2020 ຊາວຄົນທີ່ພົວພັນກັບໂຮງແຮມນັ້ນກໍເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ດຣ. Alpren ເວົ້າວ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ລະບາດຂຶ້ນແບບຄ້າຍໆຄຽງໆກັນນັ້ນກໍແມ່ນມາຈາກໂຮງແຮມ Stamford Plaza Hotel ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ ມັນເປັນໄປໄດ້ຢ່າງມາກມາຍ ປະມານ 99 ເປີເຊັນຂອງກໍລະນີໂຄວິດ-19 ຂອງປັດຈຸບັນນີ້ທີ່ມີຢູ່ໃ ນລັດວິກຕໍເຣຍແມ່ນເກີດມາຈາກໂຮງແຮມ Rydges ແລະ Stamford ແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດບອກໃຫ້ຮູ້ໄດ້ເຖິງຈຳນວນຄົນອັນຄັກແນ່ທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກການລະບາດຈາກແຕ່ລະບ່ອນນັ້ນ ມັນຄົງແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ ທ່ານໄດ້ບອກໄ ປແລ້ວວ່າແມ່ນປະມານ 90 ເປີເຊັນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານີ້ທີ່ສາມາດຖືກໄຕ່ຕາມໄປຮອດໄປເຖິງໂຮງແຮມ Rydges Hotel ການລົ້ມເຫຼວໃນການຄວາຣັນຕີນຄົນຢູ່ໃນໂຮງແຮມທັງສອງນັ້ນເຮັດໃຫ້ຄົນນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນໃນລັ ດວິກຕໍເຣຍເປັນໂຄວິດ-19 ຍ້ອນ ແລະ ບັດນີ້ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນນັ້ນ ໂດຍຊ້າໆຮ່ວຍລົງໄດ້ແລ້ວກໍຕາມແຕ່ ແຕ່ກໍຍັງມີຄົນເປັນຫຼາຍຢູ່ ໃນວັນອັງຄານທີ 18 ແລ້ວນີ້ ສາດສະດາຈານ Brett Sutton ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸ ກລັດວິກຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກຕໍເຣຍກຳລັງມີຫຼຸດລົງ ວ່າ ແນວໂນ້ມທັງໝົດແມ່ນຈົບດີ ພວກທ່ານເຫັນວ່າກໍລະນີທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາກຳລັງຫຼຸດ ລົງ ຈຳນວນຄົນທັງໝົດທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ກຳລັງຫຼຸດລົງເປັນຫຼາຍຮ້ອຍໃນແຕ່ລະມື້ ຈຳນວນທີ່ເປັນຍັງມີມາກມາຍຢູ່ 7,274 ຄົນເປັນຢູ່ໃນລັດວິກຕໍເຣຍຢູ່ ແຕ່ທ່ານຄາດວ່າມັນຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 2-300 ໃນທຸກໆມື້ສຳລັບສັບປະດ ານີ້ ຫຼືສັບປະດາໜ້າ ບໍ່ຂອງການແຜ່ຜາຍໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີອັນໜຶ່ງ ແມ່ນກຳປັ່ນໃຫຍ່ຂອງການນຳຄົນໄປທ່ອງທ່ຽວ ຄືກຳປັ່ນໃຫຍ່ Ruby Princess ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຍ້ ອນ 600 ຄົນ ແລະ ຕາຍໄປແລ້ວເຖິງ 28 ຄົນ Andrew Metcalfe ຜູ້ນຳຂອງກະຊວງກະເສດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄະນະກຳມະການສະພາສູງອົດສະເຕຣເລຍອັນໜຶ່ງວ່າ ມັນແມ່ນພະນັກງານຂອງທ່ານທີ່ອະນຸຍາ ດໃຫ້ຄົນໂດຍສານໃນກຳປັ່ນນັ້ນລົງເຮືອນັ້ນໄດ້ ຄະນະກຳມະການສະພາສູງອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນສຶກສາເບິ່ງເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຂຶ້ນຍ້ອນກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເມື່ອກຳປັ່ນ Ruby Princess ເຂົ້າທຽບທ່າຢູ່ທີ່ນະ ຄອນຊິດນີ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໃນເດືອນມີນາປີ 2020 ທາງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກອົດສະເຕຣເລຍສອງທ່ານໄປພົບກຳປັ່ນນັ້ນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນໂດຍສານລົງກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ ທັງສອງນັ້ນ ອີງໃສ່ຄວາມແນະນຳຂອງສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ລົງເຮືອນັ້ນໄດ້ ສາທາລະນະສຸກ New South Wales ທີ່ພິຈາລະນາເບິ່ງກຳປັ່ນນັ້ນເຫັນວ່າມັນມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ຄືທັງທີ່ວ່າມີຄົນໃນກຳປັ່ນນັ້ນ ເຖິ ງຫຼາຍກວ່າ 12 ຄົນ ເປັນວີ່ແວວຂອງອາການດັ່ງໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານ Metcalfe ຜູ້ນຳກະຊວງສາທາລະນະສຸກອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ທາງການຂອງທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດເກນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກະ ທຳການກວດເບິ່ງໂດຍພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ລະບົບການບໍ່ໄດ້ຜົນດັ່ງທີ່ຄວນ ດັ່ງທີ່ມັນໄດ້ຜົນໃນຄັ້ງອື່ນໆ ແລະ ໄດ້ຜົນໃນແຫ່ງອື່ນໆ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຫຼົບຫຼີກ ຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າພວກທ່ານເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບກາ ນຢ່າງຊັດເຈນ ພວກທ່ານຕ້ອງພັດທະນາການຂຶ້ນ ແລະ ພວກທ່ານມີຄວາມຍຶດໝັ້ນຫຼາຍໃນການຈະກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ເວົ້າວ່າ ມີການສືບສວນເບິ່ງຢູ່ໃນເວລານີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ນາຍ ຍາມຄົນໜຶ່ງທີ່ຍາມບ່ອນ quarantine ຢູ່ໃນໂຮງແຮມແຫ່ງໜຶ່ງໃນຊິດນີ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ການກວດຕິດຕາມເບິ່ງເຊື້ອສາຍຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຕົວຂອງນາຍຍາມນັ້ນ ແມ່ນເປັນພະຍາ ດໂຄວິດ-19 ທີ່ມາຈາກຄົນເດີນທາງຄົນໜຶ່ງທີ່ມາຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ດຣ Kerry Chant ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເວົ້າວ່າ ຄົນເດີນທາງສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນ ພັກເຊົາຢູ່ທີ່ Marriott Hotel ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ Circular Quay ຂອງນະຄອນຊິດນີ ປ ະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເຖິງວັນທີ 16 ແລ້ວນີ້ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວບໍ່ຫຼຸດອີກ 3 ຄົນ ໃນໄລຍະພຽງແຕ່ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ ຄົນໜຶ່ງຈາກ 3 ຄົນນັ້ນເປັນຄົນເດີນທາງກັບມາ New South Wales ທີ່ຢູ່ໃນ quarantine ແລະ ອີກ 2 ຄົນເປັນຢູ່ ໃນເຂດ South West Sydney ການສືບສວນຂອງ New South Wales ຂັ້ນ Royal Commission ທີ່ຕິດຕາມມອງເບິ່ງໂຄວິດ-19 ໃນລັດ New South Wales ທີ່ສຶກສາມອງເບິ່ງສະຖານະການສະຖານະພາບຕ່າງໆເຖິງ 4 ມື້ ເວົ້າວ່າ ວ່າໂຄວິດ-19 ກະທົບກະແທກຄົນພິການແບບໃດ ແລະ ກ່ຽວກັບການໂຕ້ຕອບວິກິດໂຄວິດ-19 ໂດຍລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນວ່າການສືບສວນນັ້ນມີຂຶ້ນແລ້ວຢູ່ທີ່ຊິດນີ Kate Ismail ຜູ້ຊ່ວຍຄະນະກຳມະການ Senior Counsel ເປີດການສືບສວນນັ້ນຂຶ້ນແລ້ວ ໂດຍມີສະຖິຕິກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຕໍ່ຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 Eastman ເວົ້າວ່າ ໜຶ່ງຈາກແຕ່ລະ 4 ຄົນ ຄື 23 ເປີເຊັນ ເວົ້າວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຮ່າງກາຍໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ໜຶ່ງຄົນຈາກ 6 ຄົນ ຄື 16 ເປີເຊັນ ເຫັ ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານເພດສຳພັນໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ແລະ 2 ຄົນຈາກ 5 ຄົນ ຄື 42 ເປີເຊັນ ເວົ້າວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມຫວັ່ນໄຫວ ຖືກລ່ວງລ້ຳ ແລະ ນາບຂູ່ ຫຼື ຄວບຄຸມໃນດ້ານກາ ນປະພຶດໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ລັດ Western Australia ຂອງປະເທດ Australia ລົບລ້າງບຸນ Royal Show ຂອງຕົນແລ້ວ ບຸນດັ່ງກ່າວ ຄວນມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2020 ນີ້ Western Australia ກໍຕໍ່ຍາວອອກ ການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເຖິງ 2 ເດືອນ ຈົນຮອດວັນທີ 24 ເດືອນຕຸລາປີນີ້ ວັນທີ 24 ເດືອນຕຸລາ 2020 ເປັນວັນທີ່ຖືກຫ້າງຫາໄວ້ສຳລັບການແຂ່ງຂັນຊີງຊະນະເລີດການເຕະບານລູກຍາວໆ ຄື AFL Grand Final ທັງລັດ Western Australia ແລະ Queensland ຂອງປະເທດ Australia ສົນຈິດສົນໃຈໃນການຈະຈັດການແຂ່ງຂັ ນ AFL Grand Final ນັ້ນ Mark McGowan ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Western Australia ເວົ້າວ່າ ມັນຍັງເຊົ້າເກີນໄປທີ່ຈະນຶກຜ່ອນຄາຍຄວາມຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 Queensland ບໍ່ມີໃຜເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆຕື່ມອີກ ແລະ Tasmania ຍັງປິດຊາຍແດນຂອງຕົນຢູ່ຕໍ່ໄປ ຈົນຮອ ດວັນທີ 1 ທັນວາປີນີ້ ຖ້າຫາກທ່ານຜູ້ໃດຕ້ອງການຄວາມຊີ້ແຈງອະທິບາຍເພີ່ມ ແລະ ຄ້ຳຈູນກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ